ته احل لڪم ما وراء ذلڪم ان کان سواء باقي عورتون توهان کي حلال آهن ان تبتغوا باموالڪم توهان پنهنجي مهر سان انهن کي طلب ڪريو اموال به معنيٰ مهر يا وري ٻانهي هجي ته پوء شراء خريد ڪري پوء توهان پنهنجي قبضي ۾ رکي آڻيو ٻانهيون بنا اڳي هوندا محصنين پنهنجي ضابطي ۾ آڻيندڙ هميشه جي لاء

جيڪڏهن توهان پاڻ ۾ ٺهي وڃو، من بعد الفريضة، فرض جي مقرر ڪرڻ کان بعد توهان ٺهي وڃو، معنيٰ انهيء مهر جي زيادتيء جو يا مهر جي نقص جو مسئلو، انهيء ۾ توهان ٺهي وڃو، عورت مهر وڌيڪ ڇڏي ٿي ڏي، ٿورو ٿي وٺي، يا توهان اڃا ڪجهه گهڻو ٿا ڏيو. ته پوء ان ۾ ڪو حرج ڪونهي ڪو، اهو ته توهان جي خوشيء جي ڳالهه آهي، جيستائين توهان جون طبيعتون گهرن هڪ ٻئي کي معاف ڪري سگهو ٿا يا وڌي ڏئي سگهو ٿا، وڌيڪ به ڏئي سگهجي ٿو. ان الله ڪان عليما حڪيما، الله تعاليٰ علم وارو ۽ حڪمت وارو آهي. من لم يستطع منڪم طولا، توهان منجهان جيڪو نٿو رکي طاقت، طول بمعنيٰ طاقت، صحت ۽ آسودگي،

جيڪو توهان مان طاقت نٿو رکي ته پوء نڪاح ڪري ٻانهين مؤمنات سان، آزاد عورت نٿو آڻي سگهي ته پوء ٻانهي شادي ڪري. معنيٰ اهو شرط ٿي پيو استطاعت ۾. پر جيڪڏهن طاقت هجي.

بعضڪم من بعض توهان هڪ ٻئي منجهان آهيو يعني توهان جو معاشرو گڏيل آهي پاڻ ۾ ايمان جي ڪيفيت الله تبارڪ وتعاليٰ توهان جي ڄاڻي ٿو ڪيتري قدر توهان جي ايمان ۾ اسلام جي احڪام جي قدرداني آهي جيڪڏهن هڪڙو ماڻهو ٻانهيء سان شادي ٿو ڪري انهيء ۾ ڪا قباحت ڪانهي نه ڪو انڪار. توهان پاڻ ۾ سڀئي انسان آهيو قريب قريب آهيو. دين توهان جو هڪڙو آهي. ٻانهين سان نڪاح ڪرڻ ڪو معيوب ته ڪونهي نه ڪو ننگ يا عار آهي. تنهنڪري توهان وري شادي ڪريو. اهو جملو پويان جيڪو اچي ٿو اهو ڪو ترغيبي جملو آهي جيڪو مفهوم مخالف جي برخلاف ۽ حڪم کي ثابت ڪري ٿو.

۽ مهر هن جا هن کي ڏيو دستور موجب محصنات معنيٰ پنهنجي ضابطي ۾ آڻڻ لاء غير مسافحات معنيٰ سفاح جو ارادو نه هجي زنا جو ارادو نه هجي ولا متخذات اخدان ۽ نه ڪي مخفي دوستي ڪرڻ واريون هجن اهو به نه ٿئي جو انهن ٻانهين سان توهان جيڪڏهن نڪاح ڪيو ته مالڪن کان اجازت وٺبي، قاعدو ۽ دستور هوندو، مهر ڏيڻو پوندو، خوشيء سان ٿيندو، نڪاح جي قيد ۾ اچن، اها صورت هجي. ائين هرگز نه هجي جو ماڻهو برو ارادو ڪري يا مهر نه ڏئي يا مخفي انهن سان تعلقات قائم ڪري، اهي سڀ غلط ڳالهيون ۽ گناهن جهڙيون ڳالهيون آهن. فان اتين بفاحشة جيڪڏهن اهي عورتون. فاذا احصن جڏهن اهي شادي ۾ اچي ويون، فان اتين بفاحشة پوء جيڪڏهن بي حيائي جهڙو ڪم ڪري وجهن، فعليهن نصف ما علي المحصنات آزاد عورتن تي جيڪو جيڪا سزا آهي اهو اڌ هنن جو هنن تي پوندو. آزاد عورت تي سزا هوندي آهي زنا جي حالت ۾ سؤ لڪڙ جو.

ته بهتر آهي. مطلب ته الله تبارڪ وتعاليٰ جيڪي توهان کي اهي حڪم ڏنا آهن ته توهان ۾ ڪنهن مصيبت ۽ تڪليف ۾ پوڻ سان الله تعاليٰ توهان کي آزاد ٿو ڪري. دستور جو ڏنو ته ان قانون تي هلڻ خود آساني آهي ۽ ضابطو آهي حيات جو ان تصبروا خير لڪم جيڪڏهن توهان صبر ڪندؤ. ٻانهين جي نڪاح ڪرڻ جو ارشاد ته هيو. پر جيڪڏهن توهان صبر ڪندؤ ۽ ٻانهين سان نڪاح نه ڪندؤ ته به ٺيڪ آهي. توهان جي حق ۾ اها به ڪا اهڙي خاص ڳالهه ڪانهي، چڱي ڳالهه آهي. بهرحال اولاد ته آزاد ٿي ويندي، جنهن شخص کي صبر ۽ تحمل جو ارادو آهي ته ان جي لاء بهتر آهي ته پوء اهڙي حالت ۾

قانون کي ويهديڪم ۽ هدايت ڪري توهان کي سنن الذين من قبلڪم اڳين وارا طريقا ويتوب عليڪم ۽ معاف ڪري توهان کي والله عليم حڪيم الله تعالي علم وارو آهي ۽ حڪمت وارو آهي پوء رب تعالي توهان کي معاف ڪندو غلطي جيڪڏهن توهان ۾ ٿي ويون مطلب آهي ته هي احڪام جو جيڪو ارشاد توهان کي ٿيو آهي حلال حرام جو حال معلوم ڪرايو ويو

۽ ٻين تي توهان جي حرڪتن جو برو اثر نه پوندو. انسان جي غيرت کي چئلينج اچي وڃي ۽ مقابلا ٿي وڃن، جهڳڙا جنگيون، انهن سڀني کان الله تعاليٰ توهان کي تخفيف ڪري ڇڏي آهي. تنهن ڪري جو انسان ضعيف آهي، انسان ڪمزور آهي، ان کي معلوم آهي ته هو پنهنجي نفساني خواهشات ۽ مرغوبات کي ڪيسيتائين صبر سان سهي سگهي ٿو، تنهن ڪري الله تعاليٰ اهو حڪم ڏنو آهي ته توهان پنهنجي الله جي رحمت منجهان نفعو وٺو، شريعت تي پابندي ڪريو، رب تبارڪ وتعاليٰ ڪو ماڻهو جيڪڏهن گناهه ڪري ٿو ته رب تعاليٰ ان کي وري توبه جو حيلو به رکي ڇڏيو آهي. خلاصو مطلب هي نڪتو ته نفس کي. پنهنجي نفساني خواهشات کان بچائجي ۽ انهن کي شرعي پابندين ۾ مضبوط رکجي. عورتن جي باري ۾ جيڪي رب تعاليٰ ٻڌايون آهن، اهو امر ڪو اهڙو دشوار ڪونهي ڪو، تنهنڪري پابندي ضروري آهي ۽ سراسر مفيد آهي. يا ايها الذين آمنوا لا تاڪلوا اموالڪم بينڪم بالباطل اهي اڳي هيو معاملو نڪاح جو انهي ۾ باطل کان الله تعالي بچايو اتي انسان جي زندگي جو سوال هيو اخلاق جو سوال هيو اولاد ۽ نسل ڪشي هئي انهي ۾ حرمت ۽ غلطي اچي ويندي يا خراب ڳالهه هئي هتي انسان جي غذا جو خوراڪ جو معاشري جو مسئلو آهي يا ايها الذين آمنوا لا تاڪلوا اموالکم بينکم بالباطل ناحق مال پنهنجو هڪ ٻئي ۾ نه کاء. الا ان تڪون تجارة عن تراض منڪم جيڪر واپار تجارت هجي ته پوء رضامندي سان واپار تجارت ڪري ان ۾ جي توهان جي آهي شيء ورتل ان کان وڌيڪ قيمت تي توهان ڏيو ته اهو جائز آهي ڇاڪاڻ ته شيء پنهنجي قيمت ۾ بند نه هوندي آهي. ۽ سڪو پنهنجي بها ۾ بند هوندو آهي، تنهن ڪري سڪو ڏئي ۽ وڌيڪ پئسا وٺڻ اهو ناجائز آهي، باقي ڪا شيء به سڪي تي ورتل، پئسي تي ورتل هجي پوء اهو انهي جي مٿان نفعا کائي سگهجن ٿا. ولا تقتلوا انفسکم ۽ پنهنجي ان ۾ معاملي ۾ توهان خون به نه ڪريو، ڪڏهن ڪڏهن جهڳڙا جهيڙا ٿي ويندا آهن، ان جهڳڙن جهيڙن ۾ مال ملڪيت جي يا انهي معاملي ۾. خون نه ڪريو. ان الله ڪان بڪم رحيما الله تعالي توهان جي مٿان رحمت ڪندڙ آهي. رب تعالي مهرباني ڪئي توهان جي جان جي حفاظت، توهان جي مال جي حفاظت، توهان جي عيال جي حفاظت اها ساري الله تعالي پنهنجي ذمي کنئي آهي. دستور تڏهن عطا فرمايائين. من يفعل ذلڪ جيڪو ڪندو اهو.

ان تجتنبوا ڪبائر ما تنهون عنه جيڪڏهن پرهيز ڪندؤ انهن وڏن گناهن کان جن جي توهان کي منع ڪئي وئي آهي اها پرهيز خود توهان جي ئي عبادت آ نڪفر عنڪم سيئاتڪم توهان جا هلڪڙا گناهه معاف ڪري ڇڏينداسين انسان جيڪڏهن محرمات کان پرهيز ٿو ڪري ته الله تعالي هن جي انهيء صاف زندگي کي عبادت ۾ ٿو آڻي

جيڪا مقصد انسان جي نه آهي. مقصد اڃا ڪو ٻيو هيو، پر ان مقصد تي نه پهتو، وچ ۾ رستي ۾ ڪيتريون شيون اهي صغائر ٿي پوندا آهن. ٿورڙو ان کي سمجهڻ جو نمونو هڪڙي ماڻهو کي چوري ڪرڻي آهي. العياذ بالله رستي تي هي وڃي ٿو، هيڏي هوڏي ماڻهن کي ڏسي ٿو ته آهي ته ڪونه، ان جاءِ تي پهتو، پهتو ته اندر نه وڃي سگهيو. موٽي آيو. گهر مان نڪرڻ، رستو وٺي هلڻ، انديشا ڪرڻ، اهي سڀ صغيره گناهه آهن. ڪبيرو گناهه آهي جو اصل چوري. اهڙي طرح بدڪاري جي لاءِ هڪڙو ماڻهو نڪري ٿو، ليئا پائي ٿو، نوسي ٿو، اهو سڀ صغيرو گناهه آهي، جڏهن ته وڏو گناهه ان جو مقصد آهي. اهو جيڪڏهن ٿيو ته اهو وڏو آهي، جيڪڏهن نه ته هي صغيره آهن. پر هڪڙي شخص کي رڳو ڏسڻ مقصد آ، رڳو تاڙ ڪرڻ مقصد آ، ٻيو ڪجهه نه. اهو خود ڪبيرو آ، پوءِ جيڪو اڳي سمجهي ويو. ائين کن توهان انداز سمجهيو. تعريف صغيري ۽ ۽ ڪبيري جي انهيءَ نموني سان آهي. جيڪڏهن توهان پرهيز ڪندؤ ڪبائر کان، جنهن کان توهان کي روڪيو ويو آهي، نڪفر عنڪم سيئاتڪم، توهان جون برايون معاف ڪنداسين. ندخلڪم مدخلا ڪريما توهان کي عزت واري جاءِ تي پهچائينداسون لا تتمنوا ما فضل الله به بعضڪم علي بعض الله تعالي ڪن ماڻهن کي فضيلت ڏني آهي ڪن تي معاملات ۾ ملڪيت ۾ عزت ۾ هڪ ٻئي کي هڪ ٻئي تي توهان کي فضيلت مليل آهي ان فضيلت جي مٿان توهان تمنا نه ڪريو بسا اوقات ماڻهو انهن تمنائن ۾ حسد جي حد تي پهچي ويندو آهي. اها خراب ڳالهه آهي. ان کان پاڻ کي بچايو. ڪنهن شخص کي ڪنهن تي شرافت يا فضيلت آهي يا ڪا خصوصيت مليل آهي. توهان ان جو هوس ۽ ۽ حرص نه ڪريو. دنيا جي جهان ۾ جيڪڏهن رغبت توهان کي ٿئي ٿي دولت ۽ ملڪيت تي ته اهو مڪروه آهي. دين ۾ جيڪڏهن ڪنهن جي فضيلت ڏسو ٿا ته اها ثواب آهي پر ان ۾ توهان کي غبطت هجي، ريس هجي، حسد نه هجي جنهن کي ساڙ چئبو آهي. حسد ۽ ريس ۾ هي فرق آهي ته ٻانهو حسد وارو گهرندو آهي

ته الله تعاليٰ مردن جو حق هر جڳهه تي بيان فرمايو آهي، عورتن جي متعلق ڪا ڳالهه ڪانهي، ميراث ۾ مرد کي ٻيڻو حصو ڏنو ويو، عورت کي هيڪڙو حصو آهي، انهن سڀني جو الله تعاليٰ جواب ڏنو لا تتمنوا ما فضل الله به بعضڪم علي بعض رب تعاليٰ جيڪا توهان کي فطري فضيلت ڏني آهي

نسل انسان کي مقصد هيو ۽ هندن ۾ هي ڳالهه آهي ته هڪڙي عورت شادي ڪبي بس ٻي ان سان گڏ نه ڪبي ۽ ان عورت کي پنهنجي مڙس وٽ رهڻو آهي طلاق هندن ۾ ڪانهي ته پوء ان کي معاشيات جي مستقل ضرورت ڪانهي ان عورت کي جيڪڏهن پيء ماء مري وڃن ۽ ملڪيت نه ملي مڙس جي گهر ۾ وئي هاڻي ان جي ملڪيت هن جي ملڪيت آهي هن جي مرڻ کان بعد اولاد واري ٿيندي ته به هن جي جيڪڏهن مري ويو وارث هن کي ڪونهن ته به اتان پوء هن کي ائين انهي نموني سان ورثو ملندو زال جي حيثيت ۾ کاڌو پيتو وغيره اهو خاص مسئلو اسلام ۾ ائين ناهي. اسلام ڇوڪريء کي ملڪيت جو مالڪ بڻائي ٿو، ڇاڪاڻ ته اها عورت مڙس جي قيد بند ۾ ڪانهي. جيڪڏهن هو ان کي طلاق ڏئي ته آزاد ٿي سگهي ٿي. خلع ڪرائي مڙس کان ڪن بداخلاقين جي سبب ته اهو به ٿي سگهي ٿو.

مقدمو ٿيو پهريون ماڻهو جڏهن وفات ٿو ڪري ته هن جيڪا ملڪيت ڇڏي آهي تنهن ۾ جنهن معاشري ۾ رهيو آهي اتان جا شخصي حق اٿس ٻيا قومي حق به آهن جيڪي وڌيڪ قريب ماڻهو آهن لڪل جعلنا موالي اسان وارث ڪيا آهن وارث هڪڙا محجوب آهن

جن سان توهان جو معاهدو ٿيو آهي فآتوهم نصيبهم انهن کي ڏيو ان الله ڪان علي ڪل شيء شهيدا الله تعالي هر شيء جو شهيد آهي شاهد آهي مطلب ان جو هي آهي ته جيڪو حصو جنهن کي مليو اهو ته ملي ۽ ٻيا اهڙا ماڻهو آهن جن سان توهان جو ڪو معاهدو ٿيل آهي مدد جو ته انهن ۾ به انهن سان ڪجهه امداد ڪرڻ گهرجي. هڪ ٻئي جا معاهدا ٿيندا آهن ته اسان نفع ۽ نقصان ۾ ٻڌل آهيون. حضور انور صلي الله عليه وسلم جن ٻه ٻه مسلمان پاڻ ۾ ڀائر بڻايا هيا پوء اهي هڪ ٻئي جا وارث ٿيندا ها. پوء جڏهن اقربا انهن جا مسلمان ٿيا پوء ميراث جي آيت لٿي نه ته اهي ماڻهو

ان ۾ پاڻ فرمايو ته اسان جيڪي حڪم ڪيو ٿيو ۽ چاهيو ٿيو الله تعاليٰ ڪا ٻي ڳالهه گهري ۽ جيڪي رب تعاليٰ گهريو آهي سو خير آهي مرد کان اهڙي قسم جي ڳالهين ۾ بدلو ڪونه وٺو فالصالحات قانتات، پوء نيڪ عورتون اهي، تابعدار آهن، حافظات، نگهباني ڪنديون آهن، للغيب، پرپٺ، بما حفظ الله، جنهن جو الله تعاليٰ حڪم ڪيو آهي، مرد جي مال ۽ ملڪيت ۽ پنهنجي عزت ۽ ننگ جي حفاظت، اها عورت جي مٿان فرض آهي.

معنيٰ معاشري جي نيت درست هوندي، صالح نيت هوندي ته عورتون صالح ٿي هلنديون. مٽن مائٽن جي جيڪڏهن نيت خراب هوندي، عورتن کي بد صلاحون ڏيندا پوء اها گهر نه ڪندي. ان الله ڪان عليما خبيرا الله تعاليٰ ڏسي ٿو توهان جي حالات کي علم وارو آهي. منصف ماڻهو هوندا، نصيحت ڪندا، معاشرو ٺهي ويندو جيڪڏهن نه ته هميشه بگيڙو هوندو. واعبدوا الله، الله جي عبادت ڪريو، ولا تشرڪوا به شيئا، خدا سان ڪنهن کي شريڪ نه ڪريو، الله جي عبادت ڪريو. توهان جي گڏيل زندگي جو مقصد پاڻ الله جي فرمانبرداري آهي، هڪ ٻئي سان تائيد آهي، دين ۾ مدد آهي، معاشرو جيڪو ازدواجي آهي ان جو مقصد اهو به ته آهي. وبالوالدين احسانا اولاد ٿي پئي هاڻي اولاد کي نيڪي ڪرڻي آهي پيء ماء سان ذوالقربا رشتيدارن سان جن هن جي ڄمڻ تي خوشي ڪئي هي مبارڪون ڏنيون انهن سان احسان ڪرڻو آهي انهن سان ظلم ناهي ڪرڻو واليتاميٰ يتيم ٻار هجن انهن کي مساڪين جار ذوالقربا پاڙيسري ٻه قسم ٿيندا آهن هڪڙو پاڙيسري ويجهو آهي، جنهن جو گهر در ويجهو آهي، ٻيو پاڙيسري پري آهي، انهن سڀ سڀني سان احسان ڪريو. والصاحب بالجنب ٻيو قريب ويهڻ وارو، جيڪو اچي ٿو ويهي، پري جو ماڻهو آهي پر اچي ويهندو آهي ڪچهري ۾. وابن السبيل ۽ مسافر. سفر جو ساٿي هجي، ڪم جو ساٿي هجي، علم ۾ دوري هجي، صنعت ۾ شريڪ هجي، پگهار ۾ توهان سان شريڪ آهي، اهو صاحب الجنب جي ايتري معنيٰ هوندي. احسان ڪريو سٺو هوندو. مسافر ٻاهريون جنهن جو ڪو واسطو ڪونهي، اهي واسطيدار ماڻهو هيا. غير واسطيدار ماڻهو سان جيڪو منقطع پنهنجي اهل اقربا سان سفر ۾ تجارت يا طلب علم جي ڪري مال ٻال هن کي ڪونهي تنهن ڪري تنهن سان احسان ڪريو. وما ملڪت ايمانڪم ٻانها ۽ ٻانهيون غلام آهن اهي انهن سان به احسان ڪريو. مائٽ جيڪڏهن انهن کي ڪجهه نٿا ڏين جن وٽ اهي رهن ٿا توهان انهن ٻانهن ٻانهين سان مهرباني ڪريو پنهنجا ٻانها ٻانهيون اٿو انهن سان به احسان ڪريو ان الله لا يحب من ڪان مختالا متڪبر ۽ فخر ڪندڙ کي الله نٿو پسند ڪري. انهن ڳالهين کان جيڪو عار ڪندو متڪبر آهي. اهو اهو قلب جو مريض آهي. هن کي دل ۾ بيماري آهي. هن کي بيماري آهي تڪبر جي بيماري آهي ڦونڊ جي پاڻ کي وڏو ماڻهو ٿو سمجهي تڏهن انهن ڳالهين تي نٿو توجه ڪري ۽ ٻي شيء هوندي آهي بخل بخل ماڻهو کي خراب ڪندو

الذين ينفقون اموالهم خرچ ڪرڻ مال جو ٻه قسم ٿيندو آهي هڪڙو هوندو آهي الله خاطر ٻيو هوندو آهي ڏيکاري جي لاء ريا ناهي ڪرڻو الذين ينفقون اموالهم رئاء الناس جيڪي ماڻهو خرچ ڪن ٿا ڏيکاري جي لاء ريا معنيٰ جي ماڻهو ڏسن تظاهر ٿا ڪن انهن تي

هت انڪار ٿا ڪن چوندسين اسان جي پوئين امت نبي اڪرم صلي الله جي امت ڇا آهي بخاري شريف جي روايت آهي الله تعالي هن امت کي گهرائيندو اهي حال ٻڌائڻ وارا ٿيندا چوندا سي انهن جو واقعي حال چڱو هو نبي هن کي ٻڌايو هو جرح ڪندا ته هي پوء اسان کان پيدا ٿيا اسان جي دور ۾ نه هيا

تئن ئي ڪافر چوندا، يومئذ يود الذين ڪفروا ڪافر چوندا وعصوا الرسول جن بي فرماني ڪئي رسول جي لو تسويٰ بهم الارض اها زمين جيڪڏهن هن جي مٿان برابر ٿي وڃي ها اسان اندر هليا وڃون زمين مٿو اسان کي پوري سڌو ڪري ڇڏي اهڙي ذليل زندگي هيڏا ڪوڙ اسان جا پڌرا ٿيا ولا يڪتمون الله حديثا الله کان ڪهڙي ڳالهه مخفي ڪري سگهجي رب تعاليٰ ڪفر جي خرابي ٻڌائي، رياء جي خرابي ٻڌائي ۽ ڪوڙو ماڻهو قيامت تائين ڪوڙو آهي ۽ انهن جا ضد ۽ انهن جي خوبي به الله تعاليٰ ٻڌائي، سچو سچو ماڻهو ڀلو، سخي ماڻهو ڀلو، عابد ڀلو، مؤمن ڀلو.
وري الله تعاليٰ نشيدار شين جي ڳالهه ٻڌائي، نشو خراب شيء آهي ۽ جنابت جي حالت ۾ نماز پڙهڻ اها به بري ڳالهه آهي. اهي سڀ غلط ڪم آهن الله تعاليٰ اهي سڀ ڳالهيون ٻڌايون فرمائي ٿو ته توهان کي عبادت الله جي ڪرڻي آهي پر حالت پنهنجي درست رکو برو حال ماڻهو جو هتي به خراب آهي قيامت ۾ به خراب آهي سچن ماڻهن حالات کي ڏسو ڪيئن ظاهر ڪيو تنهن ڪري الله تعاليٰ هتي انسان کي جيڪو خاص آهي عبادت جو طريقو اهو ٿو بيان فرمائي ڪفر جي گندگي بي فرماني ڏئي ڇڏيو يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة اي مؤمنو نماز کي ويجها نه وڃو وانتم سڪاريٰ توهان هجو نشي ۾ جو نشو حرام ڪونه ٿيو هو اڃا

هڪڙي هڪڙي نجاست ظاهري آ ٻي نجاست باطني آ نشو ماڻهو جي قلب کي پليت ٿو ڪري نجاست ماڻهو جي جنب ماڻهو جي بدن کي پليت ٿو ڪري ٻنهي حالتن ۾ نماز کي ويجها نه وڃو هوڏي حد اها آهي ته توهان کي ادراڪ اچي ته توهان جو ذهن پاڪ صاف ٿيو هاڻي هيڏي حد هي آهي ته وهنجو باقي مسافر ماڻهو آهي ان کي جنب جي ڪيفيت آهي تيمم وغيره ڪري پنهنجو وقت گذاري وان ڪنتم مرضيٰ جيڪڏهن بيمار آهيو او عليٰ سفر يا سفر تي او جاء احد منڪم من الغائط يا سفر جي ڪيفيت ٻڌائي پيو يا هڪڙو ماڻهو جاء ضرور کان موٽي آيو غاط بالمڪان اذا انحدر مڪان ۾ جڏهن ماڻهو لهي ويندو آهي هيٺ پوء چوندا آهن ته غاط بالمڪان هيٺ لهي ويو. اهو ذڪر محل جو آهي ارادو حال جو آهي. کڏا وغيره ٻيٽ انهيء وقت ۾ ماڻهو ڪاڪوس جي لاء جاچيندو آهي. مقصد هوندو آهي پنهنجي فراغت. اهو مجاز آهي ذڪر حال جو ارادو محل جو ذڪر محل جو ارادو حال جو غاط بالمڪان غائط چئبو آهي هيٺاهين جاء کي.

جسم جسم سان لڳو، جنب ٿيو يا وضو ڀڳو. شافعي صاحب انهي ڳالهه کي قرار ٿو ڏئي، تنهن ڪري هٿ لائڻ سان ان وٽ وضو ڀڄي پوندو آهي. مباشرت سان ٻيو حقيقت ۽ مجاز جي درميان جمع ٿو ڪري. پر ٻيا عالم چون ٿا ته نه، حقيقت مجاز جمع نه ٿيندا، معنيٰ هڪڙي وٺبي، ڪهڙي وٺو، ٻي ڇڏبي. ڪهڙي ڇڏيو حضور انور صلي الله عليه وسلم جن کان لمس باليد پنهنجي نساء عورتن سان ثابت آهي عائشه صديقه رضي الله تعاليٰ عنها ٻڌائي ٿي نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن اسان سان ويٺا هوندا هئا هٿ بٿ وغيره لڳندو هو وري نماز تي هليا ويندا هئا چئبو ته وضو ڪونه ڀڳو نه ڪو جنب جي ڪيفيت هن ۾ پيدا ٿي نماز تي هليا ويندا هئا وضو به نه ڪندا هئا هتان سمجهه ۾ آيو ته جاتي پاڻي جي حاجت پوندي اها مباشرت آهي تنهن ڪري مجازي معنيٰ مقرر ٿي اجتماع بين الحقيقت المجاز اهو لغت جي قانون ۾ ممنوع آهي تنهن ڪري مسئلو اتي حد ۾ آيو شاخ شافعي صاحب جن جيئن سمجهيو آهو هنن جو مقصد مگر قانون جي اها ڳالهه ٻڌائيسي

۽ هٿن کي هاڻ هٿ چئبو آهي ٺوٺين تائين، هونء ته هٿ چئبو هو اصلي ٻانهن ڪلهي تائين پر پوء غايت اسقاط جي آ الي المرافق مٿين حصي کي ڪيرايو ٺوٺ ڌوئڻ ۾ داخل ٿي وئي هاڻي هٿ جي معنيٰ اها ئي چئبي جاتي وضو آهي تيمم انهي جو خليفه آ اهو به اتي ٿئي گهٽ وڌ نه ٿئي شافعي صاحب وٽ هٿن کي هي ايترو مهٽڻ جنب ۾ ڪافي آ. ۽ جيڪڏهن وضو ڪري ته پوء ٺوٺين تائين ۽ جيڪڏهن جنب ۾ هجي ته هٿ هيئن رخ ڪري ڇڏي ۽ منهن کي گهمائي. انهن وٽ روايت آهي سيدنا عمر فاروق ۽ ٻئي صحابي جنگ ۾ جي حالت ۾ سفر ۾ موٽيا ٿي آيا، جنب ٿي پيو ٻنهي کي، عمر فاروق نماز نه پڙهي، چي پاڻي ڪونهي ڪو، تيمم کي هنن وسيع نه سمجهيو هو، وضو کان مٿي. ٻيو تمرغ، تمرغل، تمرغ الدابة، ليٽي پيو زمين تي جيئن جانور ليٽندو آهي. ڪپڙا لاهي بڀوت ٿي ڇنڊي پاڻ کي انهي نماز پڙهي. ۽ وهنجڻ ۾ سڄي بدن تي ته ان جو نائب ۽ خليفو به سڄي بدن تي. وضو ۾ ٻانهن تي ٿيندو آهي، هتي به ٻانهن تي. نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن سان اچي ڳالهه ڪيائون

مشار اليه ساري جو تعارف ضروري ناهي. اشارو شيء جي جزي ڏي هوندو آهي، مراد اتو ڪل هوندو آهي. تنهن ڪري اهو استدلال انهن ڪيو آهي، اهو انهن جي مرضي ڳالهه هيتري آهي. ٻيو مسئلو هي آهي ته وضو خليفو آهي، وضو اصل آهي، تيمم خليفو آهي.

مٿي تي ته مک آهي پر تيمم ۾ ان تي ڪجهه به هٿ نٿو لائجي ڇو ته ان تي مک آهي تيمم ۾ هاڻي ڇا ڪبو ان کي ڇڏي ڏبو پيرن تي چئبو مک هئي نه تڏهن ته ڇڏي ڏنوسي نه تيمم ۾ باقي منهن کي ڌوئڻو آهي هٿن کي ڌوئڻو آهي

ان زير کي حقيقت تي حمل ڪندا آهن. اسان وٽ اها قرائت جر جوار جي آهي. جر جوار جي ڪن چيو آهي فصيح ڪلام ۾ نه ايندي آهي پر اها ڳالهه نه آهي. بدوي چوندا جحر ضب خرب سوراخ ڳوهه جو ويران آ. جحر ضب خرب اها خبر آهي مبتدا جي پر جر جوار جي ڏيندا آهن خرب ڪري پڙهندا آهن ۽ بدوي جو ڪلام فصيح آ. تنهنڪري اها جر جوار جيان فصيح ڪلام ۾ ايندي آهي. اهو مسئلو ٿيو. رهيو هن جو سوال قياس باقي اهو قياس صحيح ناهي. ڇاڪاڻ ته وينجهي ٿو ماڻهو، سارو بدن ٿو پسائي. تهان جو اهو قانون آهي ته ڪل مغسول اهو ممسوح هوندو آهي ۽ ڪل متروڪ جيڪو هوندو آهي ڪل ممسوح هوندو آهي سو متروڪ هوندو آهي. وينجهڻ ۾ سڄي بدن کي ماڻهو پسائي ٿو ڪا به شيء متروڪ ڪانهي پر تيمم جي حالت ۾ ته رڳو تيمم جو هٿ منهن ۽ ٺونٺين تي گهمائبو آهي ٻانهن تي ٻيو جسم ته متروڪ آهي هاڻي اهو ڪو ممسوح هو ڇا پهرين قانون تهان جو غلط آهي ته ڪل ممسوحن متروڪن اهو غلط آهي تنهن جي معنيٰ ته جيڪو متروڪ آ سو ممسوح هو اڳ اڳ ۾، عڪس ان جو اهو ڪندا آهن. غلط آ، بدن سارو متروڪ آهي، ممسوح ڪاٿي آ، هو ته ڌوئبو آ. شيعن جو قانون هو جيڪي ٽوڙيوسي. طحاوي معاني الاثار واري انهي کي آندو آ. ڪتاب طحاوي معاني الاثار اهو حنفي مسلڪ جو هڪڙو وڏو محدث آ.

من الذين هادوا ڪيترا يهودي يحرفون الڪلم عن مواضعه هي مسئلا آهن هڪڙا نازڪ هنن کي چڱي طرح سمجهو متان يهوديت اچي وڃي تيمم جي مسئلي ۾ وضو جي مسئلي ۾ يهوديت اچي وئي آهي اسان جي مسلمانن ۾ تنهن ڪري هتي ان مسئلي کي يهودين جي مسئلي سان گڏي ڇڏيو اها يهوديت آهي جو ماڻهو وضو ۾ پير نه ڌوئي اها يهوديت آهي جو ماڻهو جنب ۾

متان شهر جون اهي شيون زرق برق ڏسي تهان پنهنجي قلب کي وڃائي ويهو. پر هنن ڪمبختن ائين ڪونه ڪيو. سمعنا وعصينا چيو، سي ٻڌوسي اسان بي فرمان آهيون. اهڙو شهر ڇڏي مزا توجه ئي نه ڏيون. واسمع غير مسمعن چون ٿا ته ٻڌ شل نه ٻڌايو وڃي، ٻڌ شل نه ٻڌايو وڃي. اهو نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جي لاء هنن گهٽ اکر اهڙو ڳالهايو هو. حضور وٽ جڏهن يهودي ايندا ها، اچي خطاب ڪندا ها، چوندا ها، واسمع! ٻڌ سائين، غير مسمعن شل توکي خدا نه ٻڌرائي، گندو اکر ڳالهائيندا ها. معنيٰ انهي جي هڪڙي اها آهي ته الله شل توکي برا اکر نه ٻڌرائي، برا اکر نه ٻڌرائي. اهو انهي نموني تي ڳالهائيندا ها، ڄڻ دعا جو اکر، ٻڌ سائين، الله توکي برا اکر نه ٻڌرائي. پر مطلب هڪڙو ئي ها ته ٻڌ شل ٻوڙو هجي، ٻوڙو هجي شل. شل نه ٻڌين، جيئن خراب اکر ڳالهائبا آهن. تڏهن الله تعاليٰ فرمايو آهي ته انهن، يهودين، وارا اکر رسول سان نه ڳالهائجو. حتيٰ ته لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا هتي به انهن جا اکر يعني اهي ڪونه استعمال ڪبا. راعنا به چوندا هئا، ليا بالسنتهم پنهنجي زبان کي موڙيندي. طعنا في الدين دين ۾ طعنو ڪندا هئا، چوندا هئا ته نبي جيڪڏهن هجي ها سمجهدار اهڙو، اسان جي هن ڳالهين کي سمجهي نه ها.

قرآن شريف ان جي تصديق ٿو ڪري، تنهنڪري انهيء ڪتاب تي ايمان آڻيو. من قبل نطمس وجوها، هن کان اڳ جو اسان مٽائي ڇڏيون توهان جا چهرا. فنردها علي ادبارها، پوء پٺين تي ڦيرائي ڦٽي ڪيون. انسان جي ايمان جو چهرو مسخ ٿي ويندو آهي. قلب جي ڪيفيت خراب ٿي ويندي آهي. توهان جي ڪفر ۽ ضد جي ڪري توهان جا قلوب اوپرا ٿي ڦري ويندا. اها معنيٰ.

الله جي دين کان پٺي راهپ، اهي اکر هوندا هئا انهن جا. رب تعاليٰ ٿو فرمائي ته اهڙا محبوب آهيو ته ڀلا موت کي گهرو ته جلد توهان کي درجا ملي وڃن عزت وڃي حاصل ڪيو هتي ڇا جي ڪاڻ ويٺا ٿا خاڪ ڇاڻيو اها معنيٰ يا اها معنيٰ ته توهان پوء اسان توهان جي وچ ۾ اختلاف ٿي پيو مذهبي اچو ته ڪريو جهاد

جڏهن اها دشمني هنن جي وڌي وئي ته مڪي جي مشرڪن کي ملي پوء ائين چوندا ها، توهان چڱا مڙس آهيو، اسان آهيون ٻيو، هي وچون ۾ هڪڙي ڳالهه نئين پيدا ڪري اسان ۽ توهان کان ڀلا ٿي ويا، ائين ڪونهي. الڪفر ملة واحدة، وڃي گڏبا ها پاڻ ۾. اولئک الذين لعنهم الله، خدا انهن تي لعنت ڪئي، ومن يلعن الله، جنهن کي خدا لعنت ڪري، فلن تجد له نصيرا، هن جي گهرن مون دين ويو. هن جي گهرن مان حڪومت وئي، قانون ويو، عزت الاهي، عزت اسلامي وئي، جيئن مشرڪ تيئن يهودي. هاڻي هيڏي مسلمانن جي گهر اهي شيون اچي ويون آهن، اها آهي لعنت خدا جي، ظاهر ۾، ولن تجد له نصيرا ڪو مددگار ڪونه هو انهن جو، توڻي اهي هڪ ٻئي ۾ مددگار هيا ته به الله الاهي مدد مسلمانن سان آهي، مؤمنن سان آهي. ام لهم نصيب من الملڪ ڇا هنن جو به ڪو حصو آهي بادشاهي ۾ فاذا لا يؤتون الناس نقيرا الله سان بادشاهي ۾ ڪو حصو اٿن ماڻهن کي تر برابر نه ڏين يا نقير چئبو آهي کوکڙي جي پٺي ۾ سنهڙي سوراخ کي ايتري شيء به نه ڏيندا آهن پنهنجي خيال ۾ ڄاڻن ٿا ته پيغمبري ۽ دين اسان جو آهي اسان جي ميراث آهي سچ جي ائين هجي ها ته ڪنهن کي نه ڏين ها پر الله جي ملڪيت آهي رب جنهن کي نبي بڻائي جنهن کي چونڊي منافقن ۽ مشرڪن ۽ ڪافرن جي ۽ يهودين جي چوڻ تي ته ڪونهي. ام يحسدون الناس، حسد ٿا ڪن. حسد هڪڙو مرض آ. قاتل الله الحسد اول ما يبدا بصاحبه فرمايو ته حسد ڏاڍو ڏاڍو بڇڙو پهرين ان صاحب کي کائيندو آ جنهن کي ايندو آ. حسد هنن کي ماري تباهه ڪيو. علي ما آتاهم الله جيڪي رب تعاليٰ پنهنجو فضل.